خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ يىل ئون بىرىنچى نويابىر كۈنى قەشقەر شەھىرىدە قەشقەر ئەركىن سودا رايونىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنى ئېلان قىلىپ مەزكۇر ئەركىن سودا رايونىغا يەرلىشىدىغان شىركەت كارخانىلارغا ئىجازەتنامە تارقىتىپ بەرگەن شۇنداقلا دەسلەپكى قەدەمدە خىتاي شىركەتلىرىدىن ئوتتۇز بەش شىركەت مەزكۇر ئەركىن سودا رايونىغا يەرلەشكەن بۇ ئوتتۇز بەش شىركەت ۋە كارخانا سودا ۋە پۇل مۇئامىلە تۈرلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئون يەتتە مىليارد ئالتە يۈز مىليون دوللارلىق توختام تۈرلىرىگە نايىل بولغان لېكىن ئادرىيان زەنز قاتارلىق چەت ئەل تەتقىقاتچىلىرىنىڭ ئاگاھلاندۇرۇشىچە قەشقەر ئەركىن سودا رايونىدا تىزىمغا ئالدۇرغان ھەرقانداق شىركەت ۋە كارخانا مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىلىدىكەن خىتاي دۆلەت ئىشلىرى كابىنېتى بۇ يىل بىرىنچى نويابىر كۈنى تۇيۇقسىز ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئۈرۈمچى غۇلجا قەشقەر قاتارلىق شەھەرلىرىدە ئەركىن سودا رايونى تەسىس قىلىنىپ بۇ رايونلارغا باج مەبلەغ مالىيە ئېكسپورتنى باشقۇرۇش قاتارلىق جەھەتلەردە ئالاھىدە ھوقۇقلارنىڭ بېرىلىدىغانلىقىنى جاكارلىغان خىتاي دۆلەت ئىشلىرى كابىنېتى ئەركىن سودا رايونىنىڭ شىنجاڭنىڭ ئىچكى ۋە خەلقئارا بازار بىلەن بىرلىشىشى بىر يول بىر بەلباغ قۇرۇلۇشىنىڭ تۈگۈنى بولۇشى ئۇنىڭ ئاسىيا بىلەن ياۋروپا ئوتتۇرىسىدىكى ئالتۇن قانال قۇرۇلۇشىدا مۇھىم رول ئوينىشى تەلەپ قىلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى لېكىن گېرمانىيەلىك مەجبۇرىي ئەمگەك مۇتەخەسسىسى ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ئادرىيان زېنز يىگىرمىنچى نويابىر ئېكستا قەشقەر ئەركىن سودا رايونىدا ئولتۇراقلاشقان ھەرقانداق شىركەتنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىلىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە كۆزەتكۈچىلەر ئەركىن سودا رايونىدا تىزىمغا ئالدۇرغان ھەر بىر سانائەت ساھەسىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىلىدىغانلىقىغا دىققەت قىپلا قالماي ئۇنىڭ دۇنياۋى مىقياستا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى تېخىمۇ ئېغىرلاشتۇرىدىغانلىقىغا دىققەت قىلىدىكەن خەۋەرلەردە قەشقەر ئەركىن سودا رايونىدا تىزىمغا ئالدۇرغان شىركەتلەرنىڭ سودا ئارقا سەپ مۇلازىمىتى ئېلېكتىرونلۇق بۇيۇملار يېڭى ماتېرىياللار ۋە ئاپتوموبىل زاپچاسلىرى قاتارلىق سودىلار بىلەن شۇغۇللىنىدىغانلىقى قەيت قىلىنماقتا ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن بىلەن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ سان فرانسىسكودا كۆرۈشۈپ ھەربىي ئالاقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بەزى مەسىلىلەردە پىكىر بىرلىكى ھاسىل قىلغانغا بىر ھەپتىدەك بولغان بولسىمۇ بىراق بۇ ئۇچرىشىش ئامېرىكىدا داۋاملىق مۇنازىرە قىلىنماقتا ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ جۇمھۇرىيەتچى ئەزاسى ئاۋام پالاتاسى تاشقى ئىشلار كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايكىل مېكاول بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇچرىشىشىدىن كېيىنلا خىتاي دۆلەتلىك ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتىنى ئامېرىكىنىڭ ئېمبارگو تىزىملىكىدىن چىقىرىۋەتكەنلىكىنى تەنقىد قىلغان مايكىل مېكاولنىڭ قارىشىچە بايدىن ھۆكۈمىتى خىتاي بىلەن سۈنئىي ئەپيۈن دورىسى فەنتانىلغا قارشى ھەمكارلىشىش بەدىلىگە خىتاي دۆلەتلىك ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتىنى ئېمبارگو تىزىملىكىدىن چىقىرىۋەتكەن بولسىمۇ لېكىن بۇ ھەمكارلىقنىڭ ئىشقا يارىشى گۇمانلىق ئىكەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىلگىرى خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىقى تارمىقىدىكى دۆلەتلىك ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتىغا ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشتا رول ئوينىغانلىقى سەۋەبلىك ئېمبارگو يۈرگۈزگەن لېكىن ئامېرىكا تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە بۇ ئورگاننىڭ ئون ئالتىنچى نويابىردىن باشلاپ ئېمبارگو تىزىملىكىدىن چىقىرىۋېتىلگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن ئىدى رەئىس مايكىل مېكاول يىگىرمىنچى نويابىر ئامېرىكا فوكس خەۋەرلىرى تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دېگەن فېنتانىل مەسىلىسىدىمۇ ھەمكارلاشماقچى بولدى ئەلۋەتتە مەن بۇنىڭغا گۇمانىي قارايمەن بايدىن ھۆكۈمىتى ھەمكارلىق بەدىلىگە خىتاينىڭ ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتىنى ئېمبارگو تىزىملىكىدىن چىقىرىۋەتتى ھالبۇكى بۇ ئورۇن ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ بىئولوگىيەلىك ئەۋرىشكە ئۇچۇرلىرىنى توپلىغان شۇنداقلا ئۇلارنى مەجبۇرىي ئەمگەك لاگېرلىرىغا يۆتكەشكە قاتناشقان جو بايدىن بىلەن شى جىنپىڭنىڭ ئۇچرىشىشى ۋە ئۇلار ھاسىل قىلغان ھەمكارلىق تۈرى جۇمھۇرىيەتچىلەرنىڭ تەنقىدىگە ئۇچرىغان بولسىمۇ لېكىن پرېزىدېنت بايدىن كۆرۈشۈشىنىڭ ئىجابىي ھەم ئۈنۈملۈك بولغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە

ئەنگلىيەدىكى مالىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ يىگىرمىنچى نويابىردىكى خەۋىرىدە مەلۇم بولۇشىچە بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يەتتە ئېيىدا خىتاي پاي چېكى بازىرىغا ئېقىپ كىرگەن چەت ئەل مەبلىغىنىڭ تۆتتىن ئۈچ قىسمىدىن كۆپرەكى خىتايدىن چىقىپ كەتكەن بۇ خەۋەر بەزى ئانالىزچىلار ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتى ئىنتايىن كەسكىن بولسىمۇ لېكىن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ سان فرانسىسكودا پرېزىدېنت بايدىن بىلەن كۆرۈشۈپ بەزى مەسىلىلەردە ئورتاق پىكىر ھاسىل قىلىشىدا خىتاي ئىقتىسادى دۇچ كەلگەن خىرىسنىڭ تۈرتكىلىك رول ئوينىغانلىقىنى قەيت قىلىشىۋاتقان بىر ۋاقىتتا تارقالدى مالىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ئىقتىسادقا بولغان ئىشەنچنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە تىرىشىۋاتقان بولسىمۇ لېكىن چەت ئەللىك مەبلەغ سالغۇچىلار خىتاي پاي چېكى بازىرىدىكى يىگىرمە بەش مىليارد دوللارلىق پاي چېكىنى سېتىپ خىتايدىن ئايرىلغان بۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ دەسلەپكى يەتتە ئېيىدا خىتاي پاي چېكى بازىرىغا سېلىنغان مەبلەغنىڭ يەتمىش بەش پىرسەنتىدىن كۆپرەكىنى تەشكىل قىلىدىكەن مالىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە سودىگەرلەر ۋە ئانالىزچىلار خىتاي رەھبەرلىرىنىڭ ئىقتىسادنى جانلاندۇرۇشتا كۈچلۈك سىياسەت يۈرگۈزەلمەسلىكى چەت ئەل مەبلەغ سالغۇچىلىرىنىڭ خىتاي بازىرىنىڭ رىقابەت كۈچى ئەسلىگە كەلگۈچە ئۇنىڭ پاي چېكىنى سېتىۋېلىشنى توختاتقانلىقىنى ئېيتقان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل بىرىنجى ئايدىن باشلاپ چەت ئەللىك مەبلەغ سالغۇچىلار خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتىدىن ۋاز كېچىپ خىتايدىكى قامالنى ئومۇميۈزلۈك بىكار قىلىشىدىن كېيىن خىتاي پاي چېكىنى كۆپلەپ سېتىۋېلىشقا باشلىغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل يىگىرمە ئىككىنچى نويابىر كۈنى ئۈرۈمچىدىكى ئۇيغۇرلار ئولتۇرۇشلۇق بىر بىنادا ئوت ئاپىتى يۈز بېرىپ نۇرغۇن ئۇيغۇرنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلىشى خىتاينىڭ دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدا يۇقۇم قامىلىغا قارشى ئومۇميۈزلۈك نارازىلىق ھەرىكەتلىرىنىڭ پارتلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان نەتىجىدە خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ھەرىكەتلەرنىڭ بېسىمىدا قامالنى بىكار قىلغان ئىدى مالىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە خىتاي ئۆي مۈلۈك بازىرىدىكى ئوبوروت كىرىزىسى ۋە خىتاي ئىقتىسادىنىڭ ئۆسۈش نىسبىتىدىكى ئۈمىدسىزلىك چەت ئەللىكلەرنىڭ پاي چېكىنى قولدىن چىقىرىشىغا تۈرتكە بولغان مۇھىم ئامىللار ھېسابلىنىدىكەن بۇ يىلقى يىگىرمىنچى نويابىر دۇنيا بالىلار كۈنى خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن باشلاپ ئاز دېگەندە سەككىز يۈز مىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەت بالىلىرىنى ئائىلىسىدىن ئايرىپ ياتاقلىق مەكتەپلەرگە ئورۇنلاشتۇرۇپ ئانا تىلى ئاتا ئانا تەربىيىسى ۋە مەدەنىيەت ئەنئەنىسىدىن ئايرىپ تاشلىشى يەتتىنچى يىلىغا قەدەم قويغان بىر ۋاقىتتا يېتىپ كەلدى شۇ مۇناسىۋەت بىلەن ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى رۇشەن ئابباس يىگىرمىنچى نويابىر ئېكستا ئىنكاس يوللاپ دۇنيانى ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ تەقدىرىگە كۆڭۈل بۆلۈشكە يەنە چاقىرغان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىغا ئوخشاش تەشكىلاتلار ۋە تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ دوكلاتلىرىدا خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇنىدا قولغا ئېلىنىپ تۈرمە لاگېرلارغا قامالغان ئۇيغۇر قازاق ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرنىڭ ئون مىڭلىغان پەرزەنتى دۆلەتنىڭ ياتاقلىق مەكتەپلىرىگە يۆتكەپ كېتىلىپ ئۇلارغا خىتايلاشتۇرۇش تەربىيىسى ئېلىپ بېرىلغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن تەتقىقاتچىلارنىڭ قەيت قىلىشىچە ھازىرغا قەدەر دۆلەتنىڭ ياتاقلىق مەكتەپلىرىگە يۆتكەپ كېتىلگەن بالىلار ئاز دېگەندىمۇ سەككىز يۈز مىڭغا بارىدىكەن رۇشەن ئابباس ئېكستىكى ئىنكاسىدا مۇنداق دېگەن شەرقىي تۈركىستاندا خىتاي كومپارتىيىسى بىگۇناھ ئۇيغۇر بالىلىرىنى ئاتا ئانىسىدىن مەجبۇر ئايرىپ ئۇلارنى دۆلەت قارمىقىدىكى ياتاقلىق مەكتەپلەردە خىتاي قىلىپ تەربىيىلەۋاتىدۇ ئۇلار ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ئۇچراپ ئۆزلىرىنىڭ مەدەنىيەت ۋە تىل مىراسلىرىنى ساقلاپ قېلىشى چەكلەنمەكتە گەرچە ئۇلار ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ بېشىدىن كەچۈرگەن ئازاب ئوقۇبەتلىرىنى بىلمىسىمۇ لېكىن ئاتا ئانىسىدىن ئايرىلىش ۋە يىلتىزىدىن مەھرۇم قىلىنىشتەك تەسەۋۋۇر قىلغۇسىز جاراھەتنى باشتىن كەچۈرمەكتە ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ مەسىلىسى بې دې تې مۇتەخەسسىسلىرىنىڭمۇ دىققىتىنى قوزغىغانىدى گەرچە ئۇلار خىتاينىڭ سىياسىتى مەجبۇرىي ئاسسىمىلاتسىيىگە كىرىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان بولسىمۇ بىراق ھازىرغا قەدەر خىتاينىڭ بۇ خىل سىياسەتنى ئۆزگەرتكەنلىكىگە ئائىت ھېچقانداق بېشارەت كۆرۈلگىنى يوق بې دې تې مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ بۇ يىل توققۇزىنچى ئايدا ئېلان قىلغان دوكلاتىدا قەيت قىلىنىشىچە شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئائىلىسىدىن مەجبۇرىي ئايرىۋېتىلىشى ۋە خىتاينىڭ تىل سىياسىتى مەجبۇرىي ئاسسىمىلاتسىيە خاراكتېرىگە ئىگە ئىكەن

مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى شادىيە. يۇقىرىدا ھۇزۇرۇڭلارغا قىسقا خەۋەرلەرنى سۇندۇق. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. مەزكۇر سەھىپىمىزدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارى مۇخبىرلىرىمىز نۆۋەتتىكى ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى شۇنداقلا دۇنيا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا ئۇيغۇرلارغا ئائىت مەسىلىلەر تېما قىلىنغان

ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى خالىفاكس خەلقئارا بىخەتەرلىك مۇنبىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنىدىن ئون توققۇزىنچى كۈنىگىچە كانادانىڭ نوۋا سكوتىيە ئۆلكىسىدىكى خالىفاكس شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن دىپلوماتلار ھەربىي ئەمەلدارلار ئاكادېمىكلار ۋە ئەركىنلىك قوغدىغۇچىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۈچ يۈزدىن ئارتۇق كىشى قاتناشقان بۇ مۇنبەردە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى كىلىمات ئۆزگىرىشى ئىسرائىلىيە خاماس توقۇنۇشى ۋە خىتاي تەھدىتى ئاساسلىق تېما بولغان تۆت نەپەر ئۇيغۇر ۋەكىل تەكلىپ بىلەن بۇ مۇنبەرگە قاتناشقان ئۇيغۇر مەسىلىسى بۇ يىغىندا مۇزاكىرە قىلىنغان مۇھىم تېمىلاردىن بىرى بولغان تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولغاي. دىپلوماتلار، ئەمەلدارلار، ھەربىي خادىملار، ئاكادېمىكلار ۋە شىركەت لىدىرلىرى ئۆتكەن ھەپتە ئون بەشىنچى نۆۋەتلىك ھالىفاكس خەلقئارا بىخەتەرلىك مۇنبىرىگە يىغىلىپ، دۇنيادىكى دېموكراتىك دۆلەتلەرنى مۇستەبىت كۈچلەرگە قارشى بىر مۇنبەرگە جەم قىلدى. بۇ يىلقى يىغىندا ئۇكرائىنانىڭ رۇسىيەگە قارشى ئۇرۇشتا غەلىبە قازىنىشى ھەمدە ئىسرائىلنىڭ خاماسنى مەغلۇپ قىلىشى ئەمەلگە ئاشسا بۇنىڭ ماھىيەتتە ۋاشىنگتوننىڭ دوستلىرى ئۈچۈن زور قوللاش بولىدىغانلىقى شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇنىڭ بېيجىڭ ئۈچۈن كۈچلۈك سىگنال بولىدىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن شۇنداقلا ئۇيغۇر مەسىلىسى يىغىن كۈن تەرتىبىگە ئېلىپ كىرىلىپ مۇزاكىرە قىلىنغان مەزكۇر مۇنبەرنىڭ تور بېتىدىكى ئۇچۇرلاردىن مەلۇم بولۇشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ھالىفاكس خەلقئارا بىخەتەرلىك مۇنبىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنىدىن ئون توققۇزىنچى كۈنىگىچە كانادانىڭ نوۋا سكوتىيە ئۆلكىسىدىكى ھالىفاكس شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن بۇ يىللىق مۇنبەرگە ئامېرىكا قۇرۇقلۇق ئارمىيەسى تىنچ ئوكيان قوماندانلىق شتابىدىن گېنېرال چارلىز فلىن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ بىر قىسىم ئەزالىرى كانادا دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى بىل بلايىر ۋە ئىسرائىلىيىنىڭ سابىق باش مىنىستىرى يېھۇد باراك قاتارلىق داڭلىق مېھمانلار قاتناشقان ئۇكرائىنا ئۇرۇشى كىلىمات ئۆزگىرىشى ئىسرائىلىيە پەلەستىن توقۇنۇشى ۋە خىتاي تەھدىتى مۇھاكىمىلەردىكى ئاساسلىق تېما بولغان ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ كومىسسارى نۇرى تۈركەل دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ۋە كانادادىكى ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش قۇرۇلۇشىنىڭ ئىجرائىيە دېرىكتورى مەمەت توختى ئۆركەش دۆلەت قاتارلىق كىشىلەر تەكلىپ بويىچە بۇ يىللىق يىغىنغا قاتناشقان ئۇيغۇرلار ۋاكالىتەن دولقۇن ئەيسا ئەپەندى يىغىندا مەخسۇس سۆز قىلغان ئۇلار بۇ ئۈچ كۈنلۈك مۇنبەر جەريانىدا سىياسەتچىلەر دۆلەت ۋە ھۆكۈمەت رەھبەرلىرى ھەربىي ئەمەلدارلار ژۇرنالىست ۋە پائالىيەتچىلەر بىلەن كۆرۈشۈپ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە پىكىر ئالماشتۇرغان دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ بۇ قېتىملىق مۇنبەر توغرىسىدا مەلۇمات بەردى ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ئۇ يىغىندا ئۇكرائىنا ئۇرۇشى ۋە ئىسرائىلىيە پەلەستىن توقۇنۇشى قاتارلىقلارنىڭ دۇنيا تىنچلىقى ئۈچۈن زور تەھدىت بولۇپ قالماستىن بۇ تەھدىتلەرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا سەۋەبچى بولغان مۇھىم ئامىللاردىن بىرى دەل خىتاي ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان خەلقئارا بىخەتەرلىك مۇنبىرى دۇنيادىكى مۇشۇ دۇنيا تىنچلىقى دۇنيا بىخەتەرلىكى دېموكراتىيىسى مەسىلىلىرىنى مۇزاكىرە قىلىدىغان ئەڭ مۇھىم خەلقئارالىق مۇنبەرلەرنىڭ بىرى بۇ يىغىندا مۇشۇ كانادا دۆلەت مۇداپىئە

دۇنيا بىخەتەرلىكىنىڭ مۇھىم تېمىسى بولغاچقا، مۇشۇ تېمىغا مۇناسىۋەتلىك بولغان شىركەتلەرنىڭ خادىملىرى بولۇپ، مۇشۇنداق كەڭ دائىرىدە ئۈچ يۈزدىن ئارتۇق كىشىنىڭ ئۈچ كۈنلۈك بىر ئارىغا كېلىپ، مۇشۇ دۇنيا تىنچلىقىغا مۇناسىۋەتلىك بولغان بىخەتەرلىك مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەردە پىكىر ئېلىپ بارىدىغان، مۇزاكىرىلەر قىلىدىغان مۇشۇنداق بىر مۇنبەر ھەم بولۇپمۇ، مۇنبەردىن بولۇپمۇ مۇشۇ روسىيە ئۇكرائىنىغا تاجاۋۇز. يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىن باشلاپ ئۆتكەن يىلمۇ بۇ مۇنبەرنىڭ ئاساسلىق مۇزاكىرە قىلغان تېمىلىرىنىڭ ئۆزى دۇنيا بىخەتەرلىكى بولغاچقا مۇشۇ ئۇكرائىنا روسىيە سوقۇشى بولغان ۋە بۇنىڭغا پاراللېل ھالدا بۇ يىل ئۆتكەن بۇنىڭدا خىتاي مەسىلىسىمۇ ئەلۋەتتە بۇ دۇنيا بىخەتەرلىكىنى تەھدىت قىلىۋاتقان مۇھىم بىر كۈچ بولۇپ، بۇ يىغىنلاردا خىتاي كېيىنكى مۇشۇ بىز تەكلىپ قىلىنىشقا باشلىغان ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلىدىن باشلاپ، خىتاي مەسىلىسىمۇ بۇ يىغىننىڭ مۇھىم كۈن تەرتىپلىرىنىڭ بىرى بولۇشقا باشلىغان. كانادادىكى ئۇيغۇر ھەقلىرىنى قوغداش قۇرۇلۇشىنىڭ دىرېكتورى مەمەت توختى ئەپەندىمۇ بۇ مۇناسىۋەت بىلەن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇنىڭ قارىشىچە، ھالىفاكس خەلقئارا بىخەتەرلىك مۇنبىرىدەك خەلقئارالىق يىغىنغا تۆت نەپەر ئۇيغۇر ۋەكىلىنىڭ تەكلىپ قىلىنىشى ۋە يىغىندا ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ مۇزاكىرە قىلىنغان مۇھىم تېمىلاردىن بىرى بولۇشى ماھىيەتتە ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ خەلقئارا بىخەتەرلىككە چېتىشلىق مۇھىم تېمىلاردىن بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن شۇنىڭ بىلەن بىرگە يىغىنغا ئىشتىراك قىلغۇچىلارنىڭ نەزىرىدە خىتاي تەھدىتىدىن خالاس بولۇش ئۈچۈن ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىش ۋە ياردەم قىلىش لازىم دېگەن پىكىرنىڭ شەكىللىنىشكە باشلىغانلىقىدىنمۇ دېرەك بېرىدىكەن ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشنىڭ سەۋەبىنىڭمۇ خىتاينىڭ مۇشۇ دۇنياغا ھۆكۈمران بولۇشتەك مۇشۇ چۈشىنىڭ بىر مەھسۇلاتى ئىكەنلىكى بۇنى دۇنيانىڭ تونۇغانلىقى يەنى بىز خىتايدىن خىتاينىڭ

نېمە دېگەن ئۇيغۇرلارنىڭ داۋاسىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى دۇنيانىڭ بىخەتەرلىكى ۋە خىتاينىڭ زومىگەرلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭ شەرقىي تۈركىستاننىڭ قانچىلىك ھالقىلىق خىتاينى توسىدىغانمۇ قامال قىلىدىغانمۇ شەرقىي تۈركىستان ئەگەر شەرقىي تۈركىستاندىن ئىبارەت بىر تۈگۈننى خىتاي تامامەن يۇتۇۋالسا ئۇنىڭدىن كېيىن دۇنيانى يۇتۇۋالىدىغانلىقىدىن ئىبارەت بىر تەھدىت مۇشۇ نەرسىلەر ھەممىسى ئوتتۇرىغا چىقىش بىلەن بىللە باشقا دۇنيادىكى دۆلەتلەر ۋە مۇتەخەسسىسلەرنىڭمۇ مۇشۇنى قوبۇل قىلغانلىقى مانا مۇنداقكەنغۇ دەپ ئاشۇ نۇقتىنى تونۇپ يەتكەنلىكىنىمۇ كۆرسىتىدۇ مېنىڭچە. ھەرقانداق سۆزلىگۈچىلەر خىتاينىڭ ھازىرقى ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق، مەسىلەن مۇسۇلمان دۇنياسىغا ياخشىداشلىق كۆرسىتىش ئۈچۈن ئۆزىنى بەك قېرىنداشلارچە مۇشۇنداق ئوبراز بىلەن ئۆزىنى تەقدىم قىلىۋاتقان بىلەن ئەمەلىيەتتە ئىسلامىيەتكە مۇسۇلمانلارغا ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقانلىقى مۇشۇ سېلىشتۇرما شەكىلدە ھەرقانداق تېمىدا ئۇيغۇرلار مەسىلىسى. يىغىلىشى بولۇپ ئۆتتى. دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ دۇنيا بىخەتەرلىكىنىڭ مەركىزىي نۇقتىلىرىدىن ئورۇن ئېلىشى، ئۆز نۆۋىتىدە دىپلوماتلار، يۇقىرى دەرىجىلىك ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى ۋە ھەربىي قوماندانلارنىڭ نەزىرىدە ئۇيغۇرلارنىڭ شۇنداقلا ئۇيغۇر رەھبەرلىرىنىڭ بۇ مەسىلە ھەققىدىكى پىكرىنى ئاڭلاپ بېقىشنى زۆرۈر دەپ قاراۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن. بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىز جەريانىدا ئۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى، بۇ قېتىمقى پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ پەقەتلا ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسى بولماستىن، دۇنيا تىنچلىقىغا ئالاقىدار خەلقئارا مەسىلە ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈردۇق. پىكىر ۋە چۈشەنچىلىرىمىز يىغىن ئىشتىراكچىلىرىنىڭ دىققىتىنى جەلپ قىلدى. خىتاينىڭ دۇنيا تىنچلىقىغا، دېموكراتىيەسىگە بىخەتەرلىكى تەھدىت بولۇۋاتقانلىقىدىن ئىبارەت بۇ رېئاللىق مۇشۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن تېخىمۇ باغداشقان ھالدا دۇنيانىڭ دىققىتىنى قوزغايدىغان بىر مەسىلىگە ئايلاندى. بۈگۈن ئاسىيا پاسېفىكتا تەيۋەن ھۇجۇم قىلىش ئېھتىمالى بار ۋە پۈتۈن قوشنا دۆلەتلەر بىلەن بىر تېررىتورىيىلىك پروبلېما ياشاۋاتىدۇ. بۇنداق شارائىتىمىزدا يەنە قوشنا دۆلەتلەرگىمۇ تەھدىت بولۇۋاتقان ناتوغىمۇ بۇرۇن خىتاينى ئەي بىلەن مۇناسىۋىتى يوق باشقا بىر خىتاي دېگەن بولسىمۇ ھازىر بىۋاسىتە شەكىلدە ناتونىڭمۇ بىخەتەرلىك كاتېگورىيىسىنىڭ ئىچىگە كىرگەن بىر ھادىسىگە ئايلىنىۋاتقان بولغانلىقى ئۈچۈن پۈتۈن دۇنيا بىر يەردە بىر ھادىسە بولسا باشقا يەرگىمۇ تەسىر قىلىدىغان بىر شەكىللەنگەندىكىن خىتاينىڭكى بۇ دۇنيا تىنچلىقىغا بولغان تەھدىتىمۇ ناتو بولسۇن باشقا دېموكرات دۆلەتلەر بولسۇن ئۇ دىققەت قىلىدىغان بىر مەسىلىگە ئايلاندى بۇ ئايلانغان ۋاقتىدا بۈگۈن ئۇيغۇر مەسىلىسى بۇنىڭ مەركىزىنى ئولۇشتۇرىدىغان بىر مەسىلە مەركىزىي

رۇئرا بىلەن بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇر مەسىلىمىزنى يەنە بىر قېتىم بۇ يەردە دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ دىققىتىگە تەقدىم قىلىش، ئۇلارنىڭ بۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ يالغۇز ئۇيغۇر بىر مەسىلىسى ئەمەس، بۈگۈن دۇنيا تىنچلىقىنى بىۋاسىتە ئالاقىدار قىلغان بىر مەسىلە بولغانلىقلىرىنى ئۇلار بىلەن ئورتاقلىشىش، ئۇلارنىڭ دىققىتىنى تارتىش پۇرسەتلىرىمىز بولدى.
مەمەت توختى ئەپەندى بۇ يىغىننى ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسىي ۋەزىيەت تولىمۇ مۇرەككەپلىشىۋاتقان ھازىرقى ۋاقىتتا بەكمۇ ئەھمىيەتلىك بولغان بىر قېتىملىق پائالىيەت دەپ قارايدۇ بولۇپمۇ شۇنچە كۆپ ھۆكۈمەت ۋەكىللىرى قاتناشقان بىر مۇنبەردە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭ خەلقئارا مەسىلىلەر بىلەن باغلانغان ھالدا ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ئالاھىدە قىممەتكە ئىگە ئۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى بىز يىغىندا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى چۈشەنمەي تۇرۇپ خىتاينى چۈشەنگىلى بولمايدىغانلىقىنى، شۇنىڭدەك خىتاينى چۈشەنمەي تۇرۇپ دۇنيا تىنچلىقىدىن سۆز ئاچقىلى بولمايدىغانلىقىنى ناھايىتى ياخشى چۈشەندۈردۇق. مۇھاكىمە قىسمىدا كۆپرەك مۇشۇ ئىسرائىل پەلەستىن ئوتتۇرىدىكى ئوتتۇرا شەرقتىكى توقۇنۇش، ئاندىن كېيىن روسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى ۋە مۇشۇ ئىككى توقۇنۇشقا نىسبەتەن خىتاينىڭ قانداق قىلىپ دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ قارشىسىدىكى قۇتۇپ ئورۇن ئالغانلىقى، ئوتتۇرا شەرقتىكى تېررور تەشكىلاتلىرى بىلەن قانداق ئىچ قويۇن تاش قويۇن بولۇۋاتقانلىقى، يەنە مۇشۇ مەسىلىلەردىمۇ يەنە شۇ مەيلى ئوتتۇرا شەرق بولسۇنمۇ، مەسىلە يەنە خىتاي بېرىپ تاقالغىنى ئۈچۈن ئۇيغۇرلار مەسىلىسى قەدەمدە بىر تىلغا ئېلىنىپ تۇردى. بۇ يىل مېنىمۇ بىرىنچى قېتىم چاقىردى قاتناشتىم. ئۇيغۇرلاردىن تۆتىمىز بۇ قېتىمقى خالىفەكس خەلقئارا بىخەتەرلىك مۇنبىرىدە ئۇيغۇر داۋاسىغا ۋەكىللىك قىلدۇق. بىرسى قۇرۇلتىيىمىزنىڭ رەئىسى ھۆرمەتلىك دولقۇن ئەيسا ئەپەندىم، ئىككىنچىسى ئامېرىكا دىنىي ئىشلار كومىتېتىنىڭ سابىق رەئىسى ھۆرمەتلىك نۇرى تۈركەل ئەپەندىم، ئاندىن كېيىن كانادادىن مەن بار، يەنە بىرسى ئۆرۈك ئەشەندە. بەلكى ئۇيغۇرلار مەسىلىسى، ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى مەسىلىسىنى قانداق قىلىپ خەلقئارانىڭ مۇشۇ مۇنبىرىدىكى ھالقىلىق باش تېمىغا ئايلاندۇرىمىز دېگەندەك نۇرغۇن مەسىلىلەردە ئەمدى نۇرغۇن دۆلەتتىن كەلگەن ھالقىلىق ئاچقۇچلۇق ئاكتيورلار، سىياسىي تەسىرچانلىقى كۈچلۈك بولغان ئىنسانلار بىلەن مۇشۇلارنى كۆرۈشۈپ، مۇنداقچە ئېيتقاندا خىتاينىڭ ھازىر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا دۇچار بولۇۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسىنى چۈشىنىشنىڭ خىتاينىڭ خەلقئارادىكى زومىگەرلىكىنى چۈشىنىشنىڭ ھالقىسى ئىكەنلىكى، ئۇيغۇرلارنى چۈشەنمەي تۇرۇپ خىتاينى چۈشەنگىلى بولمايدىغانلىقى، خىتاينى چۈشەنمەي تۇرۇپ ھېچقانداق دۆلەتنىڭ ئۆزىنىڭ بىخەتەرلىكى ھەققىدە سىياسىي پروگراممىلارنى ئوتتۇرىغا قويالمايدىغانلىقى مۇشۇ مەسىلە ھەققىدە ناھايىتى ياخشى بىر ئەتراپلىق پىكىر نېمىلەر بولدى. ئۇيغۇرلارغا قىزىقىدىغانلارمۇ بىزنى ئىزدەپ ئۆزلىرى كەلگەن بولدى. ياخشى بىر ئەھمىيەتلىك بىر پروگرامما بولدى.
خالىفاكس خەلقئارا بىخەتەرلىك مۇنبىرىنىڭ چاقىرىلىشى ۋە يىغىندا ئۇيغۇرلارنىڭ سۆز قىلىشى ئامېرىكا پرېزىدېنتى جۇ بايدېن بىلەن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئون بەشىنچى نويابىر كۈنى كالىفورنىيىدە ئۇچرىشىشىغا ئۇلىشىپلا ئوتتۇرىغا چىققان دەرۋەقە ئىككى دۆلەت رەھبىرىنىڭ ئۇچرىشىشى نۇرغۇن كىشىلەردە ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋەتلىرى يۇمشاپ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى بىر چەتكە قايرىپ قويامدۇ دېگەن سوئالنى پەيدا قىلغان ئىدى ھالبۇكى دولقۇن ئەيسا ۋە مەمەت توختى ئەپەندىلەرنىڭ قارىشىچە خالىفاكس خەلقئارا بىخەتەرلىك مۇنبىرىدە ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ مۇزاكىرە قىلىنغان مۇھىم تېمىلار قاتارىدىن ئورۇن ئېلىشى ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ خەلقئارا بىخەتەرلىككە ۋە دۇنيا تىنچلىقىغا ئالاقىدار مۇھىم تېمىلاردىن بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا ۋە كانادا ھۆكۈمەتلىرى بىۋاسىتە مەبلەغ بىلەن تەمىنلەيدىغان خالىفاكس خەلقئارا بىخەتەرلىك مۇنبىرىنىڭ باش شتابى ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندا جايلاشقان بولۇپ بۇ مۇنبەر يىلدا بىر قېتىم چاقىرىلىدۇ ھەر قېتىم يەتمىش نەچچە دۆلەتتىن كەلگەن ئۈچ يۈزدىن كۆپرەك ئۆمەك بۇ مۇنبەرگە قاتنىشىدىغان بولۇپ دۇنياۋى بىخەتەرلىككە چېتىشلىق مۇھىم مەسىلىلەر نۇقتىلىق مۇزاكىرە قىلىنىدۇ قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى
چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرشۇناس ئالىملارنىڭ يېقىنقى يىللاردا ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتىگە قانداق پوزىتسىيەدە بولۇۋاتقانلىقى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر جامائىتى دىققەت قىلىپ كېلىۋاتقان مەسىلىلەرنىڭ بىرىگە ئايلاندى نۆۋەتتىكى ۋەزىيەتتە بىر قىسىم ئۇيغۇرشۇناس تەتقىقاتچىلار ئوتتۇرىغا چىقىپ دۇنيا جامائەتچىلىكىنى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتىدىن خەۋەردار قىلىپ ئۇيغۇرلارغا كۆڭۈل بۆلۈشكە چاقىرماقتا ئەمما ئىلىم ساھەسىدىكى يەنە بىر قىسىم ئاكادېمىكلار ۋە قانۇنشۇناسلارنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە ئۆزىنى قاچۇرۇۋاتقان ئەھۋاللارمۇ دىققەت قوزغىماقتا نۆۋەتتە دىققىتىڭلار رادىيومىز ئوبزورچىسى نەۋباھارنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزور ماقالىسىدە بولسۇن ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ تەتقىقاتچىلار ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قانداق پوزىتسىيەدە بولۇۋاتىدۇ؟ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان زۇلۇمى ئېشىپ بېرىۋاتقان بىر ۋەزىيەتتە، بىر قىسىم ئۇيغۇرشۇناس تەتقىقاتچىلار ئوتتۇرىغا چىقىپ، دۇنيا ئىلىم ساھەسى بولسۇن ياكى ھەر قايسى دۆلەت ھۆكۈمەت ئاپپاراتلىرى، خەلقئارالىق تەشكىلاتلار ۋە كەڭ ئاممىنى ئۇيغۇر ۋەزىيىتىدىن خەۋەردار قىلىشتا مۇھىم رول ئويناپ كەلدى. ئەمما ئىلىم ساھەسىدىكى بىر قىسىم ئاكادېمىكلار ۋە قانۇنشۇناسلار بۇ ھەقتە يېتەرلىك دەلىللەرنىڭ يوقلۇقىنى تەكىتلەپ بۇ مەسىلىدە ئېنىق پوزىتسىيە بىلدۈرۈشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇۋاتقان ئەھۋاللارمۇ بار ئۇنىڭ ئۈستىگە خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ئىشقا زور كۈچ سەرپ قىلىپ چەت ئەللەردىكى خىتايغا مايىل ئىدىيەدىكى كىشىلەرنى سېتىۋېلىپ ئۇلارنى ئامال بار ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يېپىش ۋە ئىنكار قىلىش ئۈچۈن ئۆزى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇپ كەلمەكتە. يەنە بىر تۈركۈم ئۇيغۇرشۇناس تەتقىقاتچىلار خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا قىرغىنچىلىق، ھەتتا مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى سىياسىتى يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى ئىزچىل تەكىتلەپ كەلمەكتە. بۇ بىر قىسىم ئالىملار خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان سىياسىتىنى تەنقىدلەشتىن توختاپ قالمىدى. ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ تەنقىدىي قاراشلىرىنى ھازىرمۇ داۋاملاشتۇرماقتا. بۇ جەريانلارغا نەزەر سالساق، ئىلگىرى ئاۋسترالىيەلىك تارىخچى دېيۋىد بروفى بۇ ھادىسىگە قارىتا، خىتايغا قارىتىلغان ھەر قانداق بىر تەنقىدتىن ئۆزىنى قاچۇرۇش دېگەنلىك، زۇلۇمغا قارشى تۇرۇش ۋە ھەل قىلىش چارىسى تېپىشتىكى سىياسىي مەسئۇلىيەتتىن ئىبارەت ئەخلاقىي مەسئۇلىيەتتىن قاچقانلىق بولىدۇ، دەپ قاتتىق تەنقىد قىلغانىدى. ئالدى بىلەن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىللىرىدىن كېيىنكى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى تېمىسىدا دۇنيا ئېقىم مەسىلىلىرى سەھنىسىدە يۈز بەرگەن تالاش تارتىش ۋە مۇلاھىزىلەرگە نەزىرىمىزنى ئاغدۇرايلى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئۆكتەبىردە خىتاي قانۇن ۋە سىياسەت بلوگىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋە تەھرىرى ئېلىزابېت مې لىنچ مېھرىگۈل تۇرسۇن گۈلباھار جېلىلوۋا ۋە سايراگۈل ساۋۇتباي قاتارلىق بىر قانچە نەپەر جازا لاگېرى شاھىتلىرىنىڭ گۇۋاھلىق سۆزلىرى ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىغا قاراتقان دەھشەتلىك زۇلۇمىنى دۇنيا جامائەتچىلىكىگە يورۇتۇپ بەردى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت قىلىپ بېكىتىشنى تەلەپ قىلدى ئارىدىن ئىككى ئاي ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ۋاشىنگتوندىكى ئاقىللار ئامبىرىدىن بىرى بولغان يەر شارى سىياسىتى مەركىزىنىڭ تەتقىقاتچىسى ئازىم ئىبراھىم يەنە بىر قېتىم خەلقئاراغا خىتاينىڭ جىنايى جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتۈرۈش چاقىرىقى ئېلان قىلدى ھالبۇكى ئازىم ئىبراھىم نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىدە خىتاي ھۆكۈمىتى مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى جىنايى جاۋابكارلىقىغا تارتىلىشى كېرەك دېگەن ماۋزۇدا ماقالە ئېلان قىلدى ئازىم ئىبراھىم خىتاينىڭ ئىسلام دىنى ۋە ئىسلام دىنىغا مۇناسىۋەتلىك مىللىي كىملىك ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى يوقىتىش ئۇيغۇر كىملىكىنى ۋەيران قىلىشقا ئائىت بىر قاتار مەسىلىلەرنى ئاشكارىلىغان بولۇپ بۇ نۇقتىلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋەتتىكى چېكىدىن ئاشقان سىياسىتىنىڭ نېگىزى دەپ قارايدۇ تاكى ئۇيغۇرشۇناس تەتقىقاتچى ئادرىئان زېنسنىڭ جەيمىستاۋن فوندى جەمئىيىتىگە ئۆزى تەييارلىغان ئىلمىي دوكلاتنى سۇنغانغا قەدەر دۇنيا مىقياسىدىكى ئاكادېمىك ساھە ئاخبارات تورى ياكى قانۇن دائىرىلىرىدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگەن بۇ ئاتالغۇ ئانچە بەك دىققەتكە ئېرىشمىگەن ۋە كەڭ تارقالمىغان ئىدى دەپ قاراشقا بولىدۇ مەزكۇر دوكلات خىتاي ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ مەخپىي ئاشكارىلانغان ستاتىستىكىلىرى ۋە ھۆججەتلىرىدىكى پاكىتلار ئارقىلىق نەچچە ئونلىغان لاگېر شاھىتلىرىنىڭ بەرگەن گۇۋاھلىقلىرىنىڭ ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى تېخىمۇ ئىلگىرى سۈرىدۇ شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا خىتاينىڭ سىياسىتىنىڭ ئويلىغىنىمىزدىن بەكرەك ۋەھشىي ماھىيىتىنى ئاشكارىلاپ بېرىدۇ ئارقىدىنلا ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى نيۇ يوركتىكى فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ لوپ ناھىيەسىدىكى بىر جازا لاگېرىغا قامالغان كىشىلەرگە ئائىت دەپ قارالغان ئادەم چېچىدىن ياسالغان توقۇلما بۇيۇملارنى قولغا چۈشۈرىدۇ ئەينى ۋاقىتتا يەھۇدىيلارغا قارىتىلغان ناتسىستلارنىڭ ئىرقىي تازىلاش سىياسىتىدىمۇ دەل مۇشۇنىڭغا ئوخشاش جازا لاگېرىدىكى يەھۇدىي مەھكۇملارنىڭ چاچلىرىدىن پايدىلىنىپ ئەسكەرلەرگە كېرەكلىك كىيىم كېچەك ئەدىيال قاتارلىق توقۇلما بۇيۇملار ئىشلەپچىقىرىلغانىدى كېيىنرەك يەنە خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىنى مەجبۇرىي ھالدا تۇغماس قىلىش سىياسىتىگە ئائىت باشقا دوكلاتلارمۇ ئېلان قىلىندى بۇنىڭ بىلەن خەلقئارا جەمئىيەتتە كۆپ ساندىكى كىشىلەرگە نىسبەتەن بۇ دوكلاتلار بىردەك كىشىنى چۆچۈتىدىغان ناتسىستلار قىرغىنچىلىقىنىڭ قايتا تەكرارلىنىۋاتقانلىقىنى جەزملەشتۈرىدىغان ۋەزىيەت شەكىللەندى ئادرىئان زېنس كېيىنكى دوكلاتلىرىدا بېيجىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسىتى

ئەنگلىيەلىك ئۇيغۇرشۇناس تەتقىقاتچى جوئاننى سمىت فىنلېيمۇ بىرلەشمە ئاگېنتلىق سەھىپىسىدە ئېلان قىلغان ماقالىسىدە ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇس كۆپىيىشىنىڭ چەكلىمىگە ئۇچرىشى ۋە باشقا ئېغىر ئەھۋاللارنى مەركەز قىلىپ تەھلىل يۈرگۈزگەن جوئاننى سمىت فىنلېي خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان نوپۇس سىياسىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى مىللەت سۈپىتىدە قىرىپ تۈگىتىشتەك ئاقىۋەتكە دۇچار قىلىدىغانلىقىنى بۇ خىل قىرغىنچىلىقنىڭ كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى تارتالماسلىقىدىكى سەۋەب، بەلكى بۇ بىر قېتىملىق كەڭ كۆلەملىك جىددىي قىرغىنچىلىق بولماستىن، بەلكى ئۇزۇن مۇددەتتىن بېرى داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان تەدرىجىي ھالدا قىرىپ يوقىتىشتەك ئالاھىدىلىكلەر بىلەن خاراكتېرلىنىدىغانلىقىنىمۇ ئاشكارىلايدۇ. ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى يەنە ئۇيغۇرشۇناسلىق ساھەسىدە كۆپ تەكشۈرۈش تەتقىقاتلاردا بولغان دەررېن بايلېر ماقالە ئېلان قىلىپ نۆۋەتتىكى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسىتى بەلكى بىر قېتىمدىلا ئۇيغۇرلارنى يوقىتىۋېتەلمەيدۇ ئەمما ئۇلارنىڭ مىللەت كىملىكىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ خىتايلىشىش قەدىمىنى تېزلىتىدۇ دەپ كۆرسىتىدۇ تارىخچى جېيمىس مىلۋارد مۇھاپىزەتچى گېزىتىدە ئۆز كۆز قاراشلىرىنى كەسكىن تەرىقىدە ئىپادىلەپ مۇنداق كۆرسىتىدۇ خىتاينىڭ يېقىندىن بۇيان ئاشكارىلانغان مەجبۇرىي ئەمگەك ئائىلىلەرنى ئايرىۋېتىش ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ تۇغۇلۇش نىسبىتىنى چەكلەش قاتارلىق قىلمىشلىرى ئاشكارىلانغاندىن كېيىن شەك شۈبھىسىزكى خىتاي كومپارتىيەسى ۋە ھەرقايسى دائىرىلەرنىڭ قېدىمدىن بۇيان ئوتتۇرا ئاسىيا زېمىنلىرىدا ياشاپ كەلگەن يەرلىك مىللەتلەرگە يۈرگۈزگەن سىياسىتى بې دې تې نىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق شەرتلىرىنىڭ ئېنىقلىمىسىغا چۈشىدۇ دەپ قارار چىقىرىشقا بولىدۇ. شۇنىمۇ قىستۇرۇپ ئۆتۈشكە توغرا كېلىدۇكى، بۇ ۋەزىيەتتە تەتقىقاتچىلار ئارىسىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان قىرغىنچىلىقىنى مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى دەپ ئاتايدىغانلارمۇ يوق ئەمەس. بۇ بىر تۈركۈم كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ ئىچىدىكى سەرخىللارنى يەنى سەنئەتكارلار يازغۇچىلار تەتقىقاتچىلار شائىرلار دىنىي زاتلار ۋە تەنھەرىكەتچىلەر قاتارلىقلارنى تۇتقۇن قىلغان ياكى كۆزدىن يوقاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى بىر مەدەنىيەتنىڭ ئەڭ يارقىن نامايەندىلىرىگە ھاقارەت قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇر قاتارلىق تۈركىي مىللەت خەلقلىرىنىڭ غۇرۇرى ۋە مىللىي ئېڭىنى قاتتىق دەپسەندە قىلماقچى بوغان دەپ قارايدۇ. شۇڭا ئۇلار مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى دەپ ئاتاشنى مۇۋاپىق كۆگەن. بۇلارنىڭ قاتارىدا يەنە خىتاي تاشلاپ بەرگەن ئازغىنە يەمچۈككە گول بولۇپ، ھەقىقەتنى يوشۇرۇۋاتقان غەربلىك سىنولوگ، خىتايشۇناس ياكى ئۇيغۇرشۇناسلار ھەم مەۋجۇت. مەسىلەن، يېقىندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن رومېنىيە، گېرمانىيە قاتارلىق دۆلەتلەردىن بىر قىسىم ياش خىتايشۇناسلار ئۇيغۇر دىيارىغا بېرىپ كەلگەن. ۋە ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا خىتاي ھۆكۈمىتىگە ياقىدىغان تەشۋىقاتلارنى قىلغان ۋە باشقا تەتقىقاتچىلارنى يالغانچىغا چىقارماقچى بولغان بۇ قارشىلىقلار ئالدىدا كۆپ ساندىكى تەتقىقاتچىلار ۋە ئۇيغۇرشۇناسلار يەنىلا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى ئاشكارلاشنى ئۆزلىرىنىڭ مەجبۇرىيىتى ۋە ئەخلاقىي بۇرچى دەپ بىلىپ كەلمەكتە جوۋاننى سمىت فىنلى ئاننا خەيس ۋە شان روبېرتسقا ئوخشاش بىر قىسىم تەتقىقاتچىلار ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى سېنتەبىردە ئاۋسترالىيىنىڭ كانبېررا شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن مۇھاكىمە يىغىنىدا مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىمۇ ياكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقمۇ دېگەن مەسىلە ئۈستىدە جىددىي مۇزاكىرە ئېلىپ بارىدۇ ئۇلار بىردەك نۆۋەتتىكى قىرغىنچىلىقنىڭ مەدەنىيەت دېگەن ئۇقۇمنى نىقاب قىلىۋالغان بىر تۈرلۈك ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ ۋە ب د ت دا كۆرسىتىلگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېنىقلىمىسىنىڭ بەش تۈرلۈك شەرتىنىڭ ھەممىسىنى ھازىرلايدىغانلىقىنى تەستىقلايدۇ بۇنىڭغا ئەگىشىپ خەلقئارالىق ئادۋوكاتلار ۋە ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ قانۇن ۋە ھۆكۈمەت ئورگانلىرى قانداق قىلغاندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ جىنايىي جاۋابكارلىقىنى سوتقا تارتقىلى بولىدىغانلىقى ھەققىدە باش قاتۇرىدۇ تىرىشچانلىق كۆرسىتىش نەتىجىسىدە ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە خەلقئارالىق ياردەملەر نەتىجىسىدە خىتاي ئەمەلدارلىرىنى جازالاش ئۈچۈن ماگنىتسكىي قانۇنىنى ئىجرا قىلىش تەستىقلاندى شى جىنپىڭ قاتارلىق خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سەۋەبى بىلەن تەكشۈرۈشكە چاقىرىلىپ خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوت مەھكىمىسىگە ئەرز سۇنۇلدى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلدىن باشلاپ تا بۈگۈنگىچە ئامېرىكا كانادا فرانسىيە ئەنگلىيە ۋە گوللاندىيە قاتارلىق غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرى ئارقا ئارقىدىن ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈلۈۋاتقانلىقىنى رەسمىي تۈردە ئېلان قىلدى ئۇيغۇرشۇناس تەتقىقاتچىلار ۋە ئاكتىۋىستلارنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئاۋاز چىقىرىشى ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئۇلارنىڭ توغرا مەۋقەدە تۇرۇپ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان زۇلۇمنى ئەڭ مۇۋاپىق ئىبارىلەر بىلەن ئىپادىلىشى، ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ دۇنياۋى خاراكتېرلىك تەسىرىنى كېڭەيتىشتە ۋە دۇنيا جامائىتىنىڭ ئورتاق ھەمكارلىقىنى كەلتۈرۈشتە چوڭ رول ئوينايدۇ. ئۇيغۇر جەمئىيىتى ئىلىم ساھەسىدىكى تەتقىقاتچىلار ۋە مۇتەخەسسىسلەرنىڭ خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ ماھىيىتىنى ئېچىپ تاشلايدىغان، شۇنداقلا قارشى تۇرۇش تەدبىرلىرى ئۈستىدە ئىزدىنىپ يېزىلغان ئىلمىي ئەسەرلەرنى كۆپلەپ ئېلان قىلىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ.
ئون توققۇزىنچى نويابىر كۈنى تۈركىيە مىللىي تالىبە بىرلىكىنىڭ ئاتمىش ئىككىنچى ئومۇمىي يىغىنى شۇنداقلا مىنىستىرلار كابىنېتى يىغىنىدىن كېيىنكى باياناتتا تۈركىيە پىرېزىدېنتى ئەردوغاننىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىدە ئۇيغۇر تۈركلىرى ۋە شەرقىي تۈركىستان ئاتالغۇلىرىنى قوللانغانلىقى دىققەت قوزغىماقتا ئۇنداقتا تۈركىيە پىرېزىدېنتى ئەردوغاننىڭ نەچچە يىللاردىن بۇيان تىلغا ئالماي كېلىۋاتقان بۇ سۆزلەرنى ئىشلىتىپ بايانات بېرىشى نېمىنىڭ تەسىرىدىن بولغان

ұйғыр мәселесіні Uygur Türkleri ve Şərqi Türkistan atalğılarını işletip durup tılğa aldı. Recep Tayyip Erdoğan mundak dedi.
Türkçe hassasiyetinden Bulgaristan'daki Türk mezarlarının tahribine karşı çıkmaya, Sovyet tehdidiyle مۇجادىلە قىبرىس مەسىلىسىنى ساھىبلەنمەكتەن، دوغۇ تۈركىستان ۋە كەركۈكتىكى گېلىشمىلەرە. بىز بۇلغارىيەدىكى تۈركلەرنىڭ تىلىنىڭ چەكلىنىشى ۋە قەبرىستانلىقلىرىنىڭ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىشىغا قارشى چىقتۇق. سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تەھدىتىگە قارشى كۈرەش قىلدۇق. سەيپرۇس مەسىلىسىگە، شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە ۋە كەركۈكتىكى تۈركمەن مەسىلىسىگە иге çıktık. Recep Tayyip Erdoğan ені 20 ноябр күні министрлар қабинті иғана ақырлашқандың кейін берген баянатыда мұндақ деді. Filistin'deki mazlumların acısı nasıl bizim acımızsa Uygur kardeşlerimizin Ağızka Türk'ü, Kırım Tatar'ı, Kerkük Türkmeni kardeşlerimizin sıkıntısı da aynı şekilde bizim sıkıntımızdır. Hiçbir ayrım yapmadan bunların hepsiyle yakından ilgileniyoruz. Her kim Türkiye'yi soydaşlarının derdine sırtını dönmekle itham ediyorsa çok açık söylüyorum. Ya gafildir, ya cahildir ya da yabancı güçler namına çalışan bir beşinci kol elemanıdır.
Palestin'deki izilgenlerinin azabı bizden azabımız bolğunidek Uygur kırındaşlarımızın ئاخىسكا تۈركلىرى ۋە كەركۈك تۈركمەنلىرى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ مەسىلىلىرىمۇ ئوخشاشلا بىزنىڭ مەسىلىمىز. كىمكى تۈركىيەنى ئىرقداشلىرىنىڭ مەسىلىسىدىن يۈز ئۆرۈدى دەپ قارىلايدىكەن، شۇنى ئېنىق دەپ قويايكى، ئۇ يا غاپىل، يا نادان، ياكى چەت ئەل كۈچلىرىگە ۋاكالىتەن ئىشلەيدىغان، جاسۇسلاردۇر. پىرېزىدېنت رەجەپ تايىپ ئەردوغان ھەر كۈنى يىغىنلاردا ۋە ھەر ھەپتە ئېچىلغان مىنىستىر كابىنېتى يىغىنىدىن كېيىن بەرگەن باياناتلىرىدا دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ئېزىلىۋاتقان مۇسۇلمانلارنىڭ مەسىلىسىنى تىلغا ئالغان بولسىمۇ، ئەمما كۆپ ھاللاردا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تىلغا ئالمىغان ئىدى. بۇ قېتىم ئۇنىڭ ئۇيغۇر تۈركلىرى ۋە شەرقىي تۈركىستان دەپ ئېنىق تىلغا ئېلىشىدىكى سەۋەب نېمە؟ ئۇنىڭ بۇ باياناتىنىڭ ئەھمىيىتى نېمە؟ بىز بۇ ھەقتە تۈرك ۋە ئۇيغۇر مۇتەخەسسىسلەر ھەمدە تۈركىيەدىكى پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن تېلېفون سۆھبىتى ئېلىپ باردۇق. ئىيى پارتىيەسىدىن بولغان سابىق پارلامېنت ئەزاسى فاھرېتتىن يوقۇش ئەپەندى پىرېزىدېنت ئەردوغاننىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى بۇنداق ئوتتۇرىغا قويۇشىنىڭ ياخشى ئىش ئىكەنلىكىنى، لېكىن ھازىرغىچە ئەمەلىي بىر ئىش قىلمايۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مۇنداق دەپ يازغان، بۇ پىرېزىدېنتىمىز رەجەپ تايىپ ئەردوغاننىڭ تۇنجى قېتىم ئېنىق قىلىپ ئۇيغۇر تۈركلىرىنىڭ ئىسمىنى ئاتاپ تۇرۇپ خىتاي زۇلمىنى ئوتتۇرىغا قويۇشى ھېسابلىنىدۇ. بۇرۇنمۇ ئوخشىمايدىغان شەكىلدە ئوتتۇرىغا قويغان بولسىمۇ بۇ توغرۇلۇق ھۆكۈمەت كونكرېت بىر ئىش قىلغىنى يوق. ھازىر ھۆكۈمەت پەلەستىن مەسىلىسىدە قاتتىق پوزىتسىيە بىلدۈرۈۋاتىدۇ. بۇنىڭغا تۈركىيە جامائەتچىلىكى ئىچىدە ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز زۇلۇمغا ئۇچراۋاتسا، نېمىشقا ھۆكۈمەت سۈكۈتتە تۇرۇۋالىدۇ؟ دېگەندەك نارازىلىقلار كۆتۈرۈلۈۋاتىدۇ. بۇنىڭغا قارىتا جاۋاب بولسۇن دەپ بۇنداق بىر بايانات بەردى دەپ ئويلايمەن. پېشقەدەم دىپلومات، سابىق پارلامېنت ئەزاسى ئەخمەت كامىل ئەروزان ئەپەندى بۇ ھەقتىكى سوئالىمىزغا تېلېفون ئۇچۇرى ئارقىلىق جاۋاب بېرىپ مۇنداق يازغان، تۈركىيەدە ئۈچىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا شەھەر، كەنت ۋە يېزا باشلىقلىرى سايلىمى بولىدۇ. پىرېزىدېنتىمىز ئەردوغان سايلام يېقىنلىشىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە بۇنى دېيىش ئارقىلىق تۈرك خەلقىنىڭ نارازىلىقىنى بېسىقتۇراي دېگەن بولۇشى مۇمكىن. ئۇيغۇرلار توغرىسىدىكى بۇ سۆزىنى بۇندىن كېيىن ئىزچىل ھالدا دېمىسە بۇنىڭ بىر پايدىسى يوق.

ئۇ مۇنداق دېدى. جۇمھۇر رەئىس ئەردوغاننىڭ ھەم شەرق تۈركىستان ھەم ئۇيغۇر دەپ بۇنى ئېنىق ئىپادە قىلىشى ئىككى مىڭ ئون بەشتىن بېرى مۇشۇ شەرق تۈركىستان ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئەڭ كۈچلۈك بىر ئىپادە بولغان بولدى ئەمدى بۇنىڭكى سەۋەبى ئەمدى ماۋۇ ھازىرقى ھۆكۈمەتنىڭكى بىر كۆز قارىشى بار بىر سىياسىتى بار بۇ بولسا يەنى ئېزىلغان مۇسۇلمان ۋە مۇشۇ تۈرك قېرىنداشلارغا ساھىپ چىقىش ئىككىنچىدىن، مۇشۇ جەمئىيەتتىمۇ نۇرغۇن ئىنكاسلار بار، يەنى پەلەستىن خەلقىگە قىلغانچىلىك ئۇيغۇرلارغا ساھىپ چىقمىدى، ئۇيغۇرلارمۇ ئېزىلىۋاتىدۇ دېگەن مۇنداق بىر ئىنكاسلار بار، بۇ ئىنكاسقىمۇ جاۋاب بەرگەن بولدى. ھەمدە ئەگەردە بۇنى سۆزلىگەنلەر بولسا، بۇنىڭكى نىيىتى باشقا دەپ بۇنىمۇ تىلغا ئالغان بولدى ۋە شۇنداقلا بۇنىڭدىن كېيىن مۇشۇ ئېزىلغان مۇسۇلمان قېرىنداشلار ۋە تۈرك قېرىنداشلارغا ساھىپ چىقىشنى داۋام قىلىمىز دەپ ئىپادە قىلغان بولدى ئەمدى بۇنىڭدىن كېيىنكى سىياسەت تەرەققىياتىغا ئەمدى قارايمىز ئەمدى قانداق بولىدۇ قانداق بولمايدىغانلىقى.
ئىستانبۇلدىكى ئىبن خالدۇن ئۇنىۋېرسىتېتى خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر كەسپىنىڭ دوكتورانتى مەۋلان تەڭرىقۇت ئەپەندى

دۆلەتنىڭكى كۈن تەرتىپىنىڭ مۇھىملىق دەرىجىسى ۋە شۇ دۆلەتنىڭكى ئۇنى قىلالايدىغان كۈچىنىڭكى بىرلىشىشىدىن بولىدۇ. ئەمدى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە كەلگەن ۋاقتىسىدا ھازىرقى ھۆكۈمەتنىڭكى سىياسىتىنى مۇنداق دېيىش توغرا بولۇشى مۇمكىن، خەلقئارالىق سەھنىدە كۈن تەرتىپكە بەك ئېلىپ كەلمەسلىك، لېكىن دۆلەت ئىچىدىكى سىياسەتتە داۋاملىق كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلىش. بۇنداق بولغاندا خەلقئارادا خىتاينىڭكى بىۋاسىتە چىشىغا تېگىپ قويۇشتىن ساقلانغىلى بولىدۇ ۋە ھەم ئىچكى جەھەتتە خەلقنىڭكى قوللىشىنى قولغا كەلتۈرگىلى بولىدۇ ھەم تەبىئىي تۈركىيە بىر تۈرك دۆلىتى بولۇش سۈپىتى بىلەن ۋە بىر ئۇيغۇرلارنىڭكى قان قېرىندىشى بولۇش سۈپىتى بىلەن بۇنى بۇنداق داۋاملىق كۈن تەرتىپكە ئىچكى سىياسەتتە ئېلىپ كېلىشنىمۇ ئۆزىنىڭكى بىر بۇرچى دەپ قارايدۇ.
پىرېزىدېنت ئەردوغان ئىككىلا قېتىملىق نۇتقى تۈركىيەدىكى بارلىق تېلېۋىزىيە قاناللىرىدىن نەق مەيداندىن تارقىتىلدى. بۇ باياناتلاردا پىرېزىدېنت ئەردوغان گەرچە خىتاينى بىۋاسىتە تىلغا ئېلىپ ئەيىبلىمىگەن بولسىمۇ، ئەمما ئۇ ئۇيغۇر تۈركلىرى ۋە شەرقىي تۈركىستان ئاتالغۇسىنى ئېنىق دېيىشى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارغا زۇلۇم قىلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىمۇ تەنقىد قىلغان دەپ قارالماقتا. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
تاراتقۇلاردا چىققان خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي كومپارتىيەسى باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ ئامېرىكىنىڭ سان فرانسىسكو شەھىرىدە زىيارەتتە بولۇۋاتقان كۈنلەردە ئۇنىڭغا قارشى نامايىش ئۈزلۈكسىز داۋام قىلغان ئون ئالتىنچى نويابىر كۈنى ئۇنىڭغا قارشى نامايىش قىلغۇچىلار بىلەن خىتايپەرەس نامايىشچىلار ئوتتۇرىسىدا توقۇنۇش يۈز بەرگەن تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز مېھرىبان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ خىتاي كومپارتىيەسى باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ ئامېرىكىنى زىيارەت قىلىۋاتقان كۈنلەردە سان فرانسىسكو شەھىرىدە ئۇنىڭغا قارشى نامايىش ئون تۆت، ئون بەش ۋە ئون ئالتىنچى نويابىر كۈنلىرى ئۈزلۈكسىز داۋام قىلغان. نامايىشچىلار ئىچىدە خىتاي ئۆكتىچىلىرىدىن باشقا تىبەتلىكلەر، خوڭكوڭلۇقلار، فالۇنگوڭچىلار ۋە ئۇيغۇرلارمۇ بار بولۇپ، نامايىش جەريانىدا ئۇلار بىلەن شى جىنپىڭنى قوللىغۇچىلار ئوتتۇرىسىدا سۈركىلىش ۋە توقۇنۇشلار يۈز بېرىپ تۇرغانلىقى مەلۇم. رادىيومىز خىتاي بۆلۈمىنىڭ نەق مەيدان زىيارىتىدىن مەلۇم بولۇشىچە، شى جىنپىڭ ئون ئالتىنچى نويابىر كۈنى سان فرانسىسكودىكى موسكانو مەركىزىدە يىغىنغا قاتنىشىۋاتقاندا، ئۇنىڭغا قارشى نامايىشچىلار بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى تەرەپدارلىرى ئوتتۇرىسىدا يەنە توقۇنۇش يۈز بەرگەن. مۇخبىرنىڭ ئون ئالتىنچى نويابىر كۈنى نامايىش مەيدانىدىن يوللىغان سىن فىلىملىرىگە قارىغاندا، ئون ئالتىنچى نويابىر كۈنىدىكى نامايىشچىلار سانى ئالدىنقى ئىككى كۈندىكىدىن نىسبەتەن ئازايغان، ئەمما بۇ كۈنى ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى بىر بىرىگە ھۇجۇم قىلىش ۋە توقۇنۇش تېخىمۇ كەسكىنلەشكەن. نامايىش جەريانىدا شى جىنپىڭغا قارشى نامايىش قىلغۇچىلار نارازىلىق شوئارلىرى توۋلىغاندىن باشقا، شى جىنپىڭنى مەسخىرە قىلىدىغان كارتون ئېيىق، ياكى چىڭ سۇلالىسىنىڭ پادىشاھى سىياقىدا نىقابلىنىپ، شى جىنپىڭ مۇستەبىت پادىشاھ، ئۇ خىتاينى پادىشاھلىق دەۋرىگە ئاپارماقچى دېگەندەك شوئارلارنى توۋلىغان. شى جىنپىڭغا قارشى نامايىش قىلغۇچىلاردىن خىتاي دېموكراتىيە پارتىيەسىنىڭ لوس ئانژېلېس ئاخبارات بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى ۋاڭ جۇڭيى، چىڭ سۇلالىسى ئىمپېراتورىدەك كىيىنگەن بولۇپ، ئۇ رادىيومىز مۇخبىرىغا مۇنداق كىيىنىشتىكى مەقسىتىنى بىلدۈرۈپ، شى جىنپىڭ ئىلگىرىكى خىتاي ئاساسىي قانۇنىغىمۇ خالىغانچە دەخلى تەرۇز قىلماقتا، ھازىر ئۇنىڭ ۋەزىپە ئۆتەش مۇددىتى چەكلىمىگە ئۇچرىمىدى، خىتاينىڭ سىياسىي تۈزۈلمىسىمۇ بۇزۇلدى. ئۇ خىتاينى ئىمپېراتورلار دەۋرىگە قايتىشقا مەجبۇرلىماقتا. ئۇ ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ ھازىرقى دەۋردىكى ئىمپېراتورىغا ئايلاندى، دېگەن. شى جىنپىڭنى قوللىغۇچىلار، شۇنداقلا خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ تەشكىللىگەنلىكى مەلۇم بولغان بىر قىسىم خىتايلار بايراق دەستىسى بىلەن نامايىشچىلارغا ھۇجۇم قىلىش، قارىمۇچ ۋە قىزىلمۇچ سۈيىنى نامايىشچىلارنىڭ كۆزىگە چېچىش ھەرىكەتلىرىدە بولغان. رادىيومىز خىتاي بۆلۈمى مۇخبىرلىرى ئۇلارنى زىيارەت قىلماقچى بولغان بولسىمۇ، ئۇلار زىيارەتنى رەت قىلغان. شى جىنپىڭغا قارشى نامايىشچىلاردىن ئامېرىكىدىكى خىتاي دېموكراتىك پارتىيەسىنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى چېن چۇاڭچۇاڭنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇنىڭ كۆزى شى جىنپىڭنى قوللىغۇچىلارنىڭ قارىمۇچ سۈيىنى پۈركەش ھۇجۇمىدا يارىلانغان. ئون ئالتىنچى نويابىر كۈنى كەچقۇرۇن يەنە سان فرانسىسكو شەھىرىدىكى شى جىنپىڭ چۈشكەن ساينېت رېگس مېھمانخانىسىنىڭ سىرتىدا شى جىنپىڭغا قارشى نامايىشچىلار بىلەن شى جىنپىڭنى قوللىغۇچىلار ئوتتۇرىسىدا توقۇنۇش يۈز بېرىپ، نەق مەيدانغا يېتىپ كەلگەن ساقچىلارنىڭ مۇداخىلىسى بىلەن توختىتىلغان. ئامېرىكىدىكى خىتايغا قارشى تەشكىلاتلاردىن پۇقرالار كۈچى تەشكىلاتىنىڭ باشلىقى ياڭ جيەنلى ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، شى جىنپىڭنىڭ ئامېرىكا زىيارىتى مۇقەررەر قارشىلىققا ئۇچرايدىكەن. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى. شى جىنپىڭ دۆلەت ئىچىدىكى مەزگىلدە ئۇنىڭغا قارشى نارازىلىق ئاۋازلىرىنى ئاڭلىيالمايدۇ ئەمما ئۇ ئامېرىكىغا كەلگەندە بولسا خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى ئۆكتىچىلەر يەنى ئۇيغۇرلار تىبەتلەر خوڭكوڭلۇقلار فالىنگوڭ ۋە ئىنسان ھەقلىرىنى قوغدىغۇچىلارنىڭ ئۇنىڭغا قارشى نامايىش قىلىپ نارازىلىقنى ئىپادىلىشى مۇقەررەر ۋە ئىنتايىن توغرا بىر يول مۇشۇنداق بىر مەزگىلدە بىزنىڭ ئاۋازىمىزنى ئاڭلىتىشىمىز كېرەك بىز بۇ مەزگىلدە پەقەت خىتاي ھۆكۈمىتىگىلا ئەمەس بەلكى بايدىن ھۆكۈمىتىگىمۇ نارازىلىقىمىزنى بىلدۈرۈشىمىز كېرەك چۈنكى ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتتە ئىنسان ھوقۇقى مەسىلىسى مۇھىم ئورۇندا تۇرۇشى كېرەك

ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدا توقۇنۇشلار يۈز بەردى بۇ توقۇنۇشتا خىتاي كومپارتىيەسىنى قوللىغۇچىلار زوراۋانلىق ۋاسىتىلىرىنى ئىشقا سالدى مەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزىنىڭ قانۇن تەرتىپلىرى ئارقىلىق بۇنداق كىشىلەرنى جازالاش كېرەك دەپ قارايمەن رادىيومىز ئۇيغۇر بۆلۈمى ۋە تىبەت بۆلۈمىنىڭ ئىگىلىشىچە سان فرانسىسكو شەھىرىدە ئون تۆتىنچى ئون بەشىنچى نويابىر كۈنلىرى ئېلىپ بېرىلغان نارازىلىق نامايىشلىرىدا ئۇيغۇر ۋە تىبەتلىك نامايىشچىلارمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنى قوللايدىغان نامايىشچىلارنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان. بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، لاگېر شاھىتى تۇرسۇنئاي زىياۋۇدۇن ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايراقنى كۆتۈرۈپ، شى جىنپىڭ يالغانچى، شى جىنپىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختات، دەپ توۋلاۋاتقاندا، شى جىنپىڭنى كۈتۈۋېلىشقا چىققان بىر توپ خىتاي نامايىشچىلار تۇرسۇنئاينى ئورىۋېلىپ، ئۇنىڭ ئالدىنى توسۇۋېلىشقا ۋە پاراكەندىچىلىك سېلىشقا ئۇرۇنغانلىقى سەۋەبلىك، ئىككى تەرەپ نامايىشچىلىرى ئارىسىدا توقۇنۇش يۈز بەرگەنىدى.

بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى ئىستانبۇلدىكى ئىختىيار مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىزلەر. ئىستانبۇلدا ئۇيغۇر خانىم قىزلار ئۈچۈن مەخسۇس كۇتۇپخانا ئېچىلدى. كۆپچىلىككە مەلۇم بولغىنىدەك ئادەتتە ئانىلار ئۇلۇغ، ئانىلار مۇقەددەس دەپ قارىلىدۇ. چۈنكى ئانىلار بىر ئائىلىنىڭ، بىر خەلقنىڭ، ھەتتا دۆلەتنىڭ كېلەچىكى ئۈچۈن مۇھىم رول ئوينايدۇ گەرچە پەرزەنتلەر مەكتەپلەردە ئوقۇپ بىلىم ئىگىلىسىمۇ يەنىلا ئائىلىدە ئاتا ئانىنىڭ بولۇپمۇ كۆپىنچە ئانىلارنىڭ تەربىيىسى بىلەن ئۆسۈپ يېتىلىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بىر مىللەتنىڭ خانىم قىزلىرى قانچە يۇقىرى سەۋىيەلىك بولسا پەرزەنتلىرىمۇ

كۇتۇپخانىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا سۆز قىلغان ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ئانا تىل تور مەكتىپىنىڭ مۇدىرى مۇيەسسەر ئابدۇلئەھەد خەندان ئۇلار بىزدىن قورقىدۇ تېمىدىكى ئەدەبىي نەسىرنى ئوقۇپ يىغىنغا قاتناشقۇچىلارغا ئىلھام بەخش بەردى ۋە يىغىن ئەھلىنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشتى ئۇلار تەڭرىتاغدەك قاڭشارلىرىمىزدىن قورقىدۇ. يەنچىلمەي مەزمۇت تۇرۇشىدىن، ھەيۋىسىنى يەرگە ئۇرۇشىدىن، ھەر تىنىقتىكى جازا يۈرۈشىدىن قورقىدۇ. بۈركۈتنىڭ پەرۋازىدەك نەپەسلىرىمىزنى سىقىپ، ئۆز كۆڭلىنى خوش ئېتىدۇ. كۆك ئاسمان، ئالتۇن قۇياش، ياپيېشىل ئورمانلىرىمىزنى ئۆزىنىڭ كۈلرەڭ تىرىكلىكىگە كۆمۈپ، رەڭ تۈزەشنى كۈتىدۇ. رەڭسىزلىككە قاراپ ماڭغانسېرى قورقىدۇ. ئۇلار يۈرىكىمىزنىڭ بىر ئۇچىغا باغلانغان بىلىكىمىزدىن قورقىدۇ. ئالىقانلىرىمىزدا كۆككە كۆتۈرۈلگەن ئارمانلىرىمىزدىن، جايىدا تۇرالمايدىغان دەرمانلىرىمىزدىن، سادىردەك ئېتى يامانلىرىمىزدىن قورقىدۇ. ئۆز سېپىمىزدا سۇندۇرۇۋەتكۈسى بار، ئۆز يېغىمىزدا قورۇۋەتكۈسى بار. يەردە قالمايدىغان چاچرىغان قانلاردىن قورقىدۇ. ئۇلار تەتۈر قىسمەتلىرىمىزنىڭ ئەكسىچە ئوڭدىن سولغا يېزىشىمىزدىن قورقىدۇ. ئۇلار تونۇمايدىغان ئوتتۇز ئىككى ئوق بىلەن ئۇلارنى تونۇيدىغان مىكىرلەرنى ئېتىشىمىزدىن، دۆتلۈكنىڭ پەيزىنى سۈرمەي، ئەقىلنىڭ تېگىگە يېتىشىمىزدىن قورقىدۇ. رامكىلارنىڭ ئىچىگە سولاپ قويۇپ بارماقلىرىمىزنى سولدىن ئوڭغا قاراپ يازدۇرماقچى بولىدۇ. سۈرەتتەك گۈزەل، يۈرەكتەك چوڭقۇر قامۇسلىرىمىزدىن بىر ئۇيقۇ بىلەن تاندۇرماقچى بولىدۇ. كۆزى يەتمەيدۇ، قورقىدۇ. قورقما ھەسرىتىم، ئەسلى ئۇلار بىزدىن قورقىدۇ. رەھمەت. مۇراسىمدا سۆز قىلغان ئاسىيا خانىم ئۆزىنىڭ كىتاب ئوقۇشنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى، بۇ كۇتۇپخانىنىڭ ئېچىلغانلىقىدىن ناھايىتى سۆيۈنگەنلىكىنى ئىپادىلىدى ۋە بۇ كۇتۇپخانىنى ئاچقانلارغا تەشەككۈر ئېيتتى. ئاچا سىڭىللار، ئاپىلار ۋە ھەمشىرىلەر، مەنمۇ بۈگۈن بەك خوش بولدۇم. كىتابنىڭ قىممىتىنى بىلگەنلىكىدىن، مىشەنىڭ ئېچىلغانلىقىدىن بەك سۆيۈنگەنلىكىدىن دەپ ئويلايمەن مىشەگە كەلگىنى ئۈچۈن. بەك خوش بولدۇم ئىشقىلىپ كۆرۈپ.

ئۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى

بۇ كۇتۇپخانىغا ئۇيغۇرچە تۈركچە ئەرەبچە ۋە ئىنگلىزچە تىللاردا ھەر خىل تۈردىكى كىتابلار قويۇلغان بولۇپ شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇيغۇر تارىخى تىل ئەدەبىياتى ۋە مەدەنىيىتىگە ئالاقىدار مەشھۇر ئەسەرلەر ئىلمىي ژۇرناللار ۋە ھەر خىل ژانىردىكى پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى تىزىلغان بولۇپ كىتابلارنىڭ تۈرى ۋە سانىنى تېخىمۇ كۆپەيتىش پىلانلانماقتا ئىكەن بىز بۇ كۇتۇپخانا ھەققىدە مەلۇمات ئېلىش ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستان نۇزۇگۇم مەدەنىيەت ۋە ئائىلە جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى مۇنەۋۋەر ئۆزئۇيغۇر خانىم بىلەن سۆھبەتلەشتۇق مۇنەۋۋەر خانىم بۇ كۇتۇپخانىنى ئېچىشنىڭ ئۇيغۇر خانىم قىزلارنىڭ مەنىۋىيىتىنى بېيىتىشتا ناھايىتى ئەھمىيەتلىك ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى ئۇ مۇنداق دېدى بىز شۇ مىللەتنىڭ ئانىلىرى بوغان قىزلار ۋە ئاياللىرىمىزغا مۇشۇنداق بىر پۇرسەت قىلىپ بېرىش ئۈچۈن ئۇزۇندىن بېرى مۇشۇ نىيەت قىلىپ كېلىۋاتقان

نى كىرالاش ئىمكانىمىز بولدى شۇنىڭ بىلەن ئاياللار ناھايىتى چەكلىك بولغان ئىمكانلىرىمىز بىلەن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ھەمكارلىقى بىلەن مۇشۇنداق بىر يەرگە كىتاب توپلاپ كىتابلارنى ئېلىپ بۈگۈن بىر ئېچىلىش قىلغان بولدۇق گەرچە كۇتۇپخانىنىڭكى نۇرغۇن شەرت شارائىتلىرى بولمىسىمۇ ئەمما بۈگۈن بىر ئېچىلىشىمىز بولدى ۋە ئېچىلىشىمىزغا ھاياتىدا يىگىرمە يەتتە دانە كىتاب يازغان بىزنىڭ ئۇيغۇر ئالىم ئۇستازىمىز مۇھەممەد يۈسۈپ قارىم كېلىپ بىزگە ناھايىتى ئىلھام بەخش سۆھبەت قىلىپ بەردى ۋە نۇرغۇن ئاياللىرىمىز قاتناشتى ۋە سۆھبەتتە ئاياللىرىمىز ھەتتا يىغلاپ تۇرۇپ ناھايىتى تەسىرلەنگەنلىكىنى بىلدۈردى بۇ بىزنىڭ ھاردۇقلىرىمىزنى چىقارغان بولدى دېسەم بولىدۇ مۇنەۋۋەر ئۆزئۇيغۇر خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇ كۇتۇپخانا يالغۇز كىتاب ئوقۇش بىلەنلا چەكلىنىپ قالماستىن ئۇيغۇر قىزلارنىڭ ئۆزئارا يىغىلىپ كىتابلار ھەققىدە مۇھاكىمە قىلىدىغان ئىلمىي سۆھبەت ئېلىپ بارىدىغان مەدەنىيەت مەركىزى سۈپىتىدە خىزمەت قىلىدىكەن ئاساسەن بۇ يەرنى بىز شۇ نۇزۇگۇم ياش قىزلار گۇرۇپپىسىنىڭكى پائالىيەت ئورنى دەپ بېكىتتۇق چۈنكى ياش قىزلار بىلەن چوڭلارنىڭ ھەر زامان بىر ئارىغا كېلىشىدە بەزى بىر پىكرى بولسۇن پائالىيەتلەرنى بىرگە ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن قولايسىز بولۇپ قالىدۇ ھەم ياش قىزلىرىمىزنىڭ دەرس تەييارلاش بىر ئارىغا كېلىش ئۆزئارا سۆھبەتلىشىش ئېھتىياجى بولىدۇ شۇڭا بىز ئۆتكەن يىل رامىزاندا يەنى بىيىل رامىزاندا ئېلان قىلغان نۇزۇگۇم ياش قىزلار گۇرۇپپىسىغا بىر يەرنى ئويلاشقانىدۇق شۇنىڭغا ئۇلارنىڭ ھەر زامان دەرس تەكرارلاش ئېھتىياجلىرى بولىدۇ ئۇلارنىمۇ ئويلاشتۇق شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەرنى ئاساسەن شۇ ياش قىزلىرىمىزغا پائالىيەت ئورنى قىلىش بىلەن بىرگە بۇ كۇتۇپخانىمىزدا ئانىلار ۋە بالىلارغا كىتاب ئوقۇش دەرس تەييارلاش ئۆزئارا ئىلمىي سۆھبەت مۇنازىرە ئاندىن كېيىن مۇسابىقە قاتارلىق پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈش ۋە كىتاب مۇنازىرىلىرىنى كۆپرەك ئۆتكۈزۈش، بۇ ئارقىلىق قېرىنداشلىرىمىزنىڭ كىتاب ئوقۇشقا بولغان ھەۋىسى ۋە كىتابتىن پايدىلىنىشقا بولغان رىغبىتىنى ئاشۇرۇشنى مەقسەت قىلدۇق. كۇتۇپخانىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا سۆز قىلغان شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكى تەتقىقات بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى يازغۇچى مۇھەممەت يۈسۈپ ئەپەندىم بۇ كۇتۇپخانىنىڭ